ໂຄວິດ-19 ອັບເດດ ສະບັບວັນທີ 2 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2020 ຈາກແຕ່ 6 ໂມງແລງຂອງວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 ຈົນຮອດເປັນຢ່າງໜ້ອຍວັນອາທິດທີ 13 ກັນຍາ 2020 ລັດວິກຕໍເຣຍປະກາດໃຊ້ມາດຕະການໄພພິບັດ State of Disaster ສຳລັບທຸກ ຫົນແຫ່ງຂອງລັດວິກຕໍເຣຍ ເພີ່ມໃສ່ກັບມາດຕະການສຸກເສີນ State of Emergency

ຈ້ຳເມັດ htm hashtag document ຂີດທັບ p ສີ່ ມາດຕະການລະດັບທີສີ່ມີຢູ່ວ່າ ສຳລັບ Metropolitan Melbourne ເຂດໃນເມືອງ Melbourne ມີ curfew ຫ້າມອອກບ້ານ ສຳລັບທົ່ວ Melbourne ຕັ້ງແຕ່ 8 ໂມງຄ່ຳ ຮອດ 5 ໂມງແຈ້ງຂອງທຸກໆມື້ ໂດຍເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ວັນອາທິດທີ 2 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ ນໄປ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານ ຍົກເວັ້ນໄປການ ໄປຮັບເອົາ ຫຼື ໃຫ້ການດູແລ ໄປຢ້ຽມຢາມຄູ່ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ Intimate Partner ຮ້ານຄ້າ ຊຸບເປີມາເກັດຈະເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ຕາມເວລາການຄ້າ ແຕ່ຈະໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງບໍ່ໄດ້ຢູ່ນອກເວລ າ curfew ຄົນດຽວຈາກແຕ່ລະບ້ານເຮືອນເທົ່ານັ້ນສາມາດໄປ shopping ໄດ້ໃນແຕ່ລະເທື່ອ ຄັ້ງດຽວຕໍ່ມື້ ການອອກກຳລັງກາຍກໍທຳໄດ້ຢູ່ນອກບ້ານເປັນເວລາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄັ້ງເທົ່ານັ້ນ ການລື່ນເລີງດັ່ງຕີກອຟ ແລະ ຕຶກເບັ ດແມ່ນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟກໍທຳທຸລະກິດໄດ້ ໂດຍວິທີການ take away ແລະ home delivery ແລະ ຮ້ານຂາຍນ້ຳເປັນກວດຕ່າງໆ ຄື bottle shop ຈະເປີດຢູ່ຕໍ່ໄປ ການຂົນສົ່ງ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນໃນຍາມກາງຄືນຈ ະມີຈຳກັດ ຕາມຕາຕະລາງເວລາ ການວິວາຢູ່ໃນເຂດຂອງໃນເມືອງ metropolitan ຖືກຕ້ອງຫ້າມ ຍົກເວັ້ນໃນຖານສົງສານກັນ ຊາປະນະກິດສົບ ກົດເກນຖືກໃຊ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ທີ່ໃຫ້ 10 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົມ ກັບຜູ້ທີ່ຈັດທຳພິທີ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Metropolitan Melbourne ແລະ Mitchell Shire ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ນອກບ້ານ ການປັບໃໝບໍ່ໃສ່ມັນແມ່ນ 200 ໂດລາ ເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີບໍ່ຈຳຕ້ອງໃສ່ມັນ ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມກ່ຽວກັບໜ້າກາກອະນ າໄມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www. dhss.vic.gov.au ຂີດທັບ face ຂີດ mask ຂີດ covid ຂີດ 19 ໂຮງຮຽນ ນັກຮຽນທຸກໆຄົນທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍກັບຄືນໄປຮຽນຢູ່ບ້ານ ສູນກາງດູແລເດັກບໍ່ເປີດ ຄືປິດ ຈາກແຕ່ວັນພຸດທີ 5 ສິງຫາ 2020 ການຮຽນແບບບໍ່ຕາຍໂຕ ແລະ ຮຽ ນຈາກທາງໄກຈະຖືກນຳມາໃຊ້ສຳລັບນັກຮຽນທຸກໆຄົນທົ່ວວິກຕໍເຣຍ ນີ້ມີດ້ວຍນັກຮຽນຂັ້ນ VCE ທີ່ໃນເວລາຜ່ານມາໄປຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ວັນຈັນທີ 3 ສິງຫາ 2020 ແມ່ນມື້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ອັນປົກກະຕິ ວັນອັງຄານທີ 4 ສິງຫາ 2020 ເປັນມື້ Pupil Free Day ໂຮງຮຽນພິເສດ Specialist Schools ຈະເປີດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ນັກຮຽນຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ນອກບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມີທາງເລືອກໄປໂຮງຮຽນ

ເຂດຊົນນະບົດ Regional Victoria ເຂົ້າໃຊ້ມາດຕາຂັ້ນ 3 ຈາກແຕ່ວັນພະຫັດທີ 6 ສິງຫາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ມາດຕະການໄພພິບັດ State of Disaster ໃຫ້ອຳນາດແກ່ຕຳຫຼວດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ທາງການຕ່າງໆໂຈະໄວ້ໄດ້ກົດໝາຍຂ ອງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ມັນຖືກຊີ້ຂາດອອກມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າລັດຖະບານຈະມີອຳນາດອັນຊັດເຈນເພື່ອຈະບັນຍັດ ແລະ ປະຕິບັດເຄີຟິວ ບົ່ງຊີ້ເອົາຕຳຫຼວດເປັນພະນັກງານທີ່ຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ຍົກເ ລີກຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຕຳຫຼວດຕ້ອງມີທາງການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄປນຳໃນໜ້າທີ່ດັ່ງໄປກວດເບິ່ງວ່າມີການປະຕິບັດຕາມກົດເກນຫຼືບໍ ນາຍຈ້າງຈຳຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ລູກຈ້າງເຮັດວຽ ກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້ຢ່າງມີເຫດມີຜົນ ການປ່ຽນແປງທີ່ມີຕໍ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ Workplace ຈະບໍ່ສັກສິດຂຶ້ນທີ່ໂດຍໄວທີ່ສຸດແມ່ນຈົນກວ່າຮອດວັນພຸດທີ 5 ສິງຫາ 2020